دۈشەنبە كۈنىدىكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزدا مېھرىبان خىزمىتىڭلاردا. بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزدا ئاۋۋال ئاڭلايدىغىنىڭلار ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى ۋە خەلقئارا ۋەزىيەتكە دائىر قىسقا خەۋەرلەر. ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۇيغۇرلار ۋە خەلقئارا ئېقىم مەسىلىلىرى ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇماتلار ۋە خەۋەر ئانالىزلىرى ھۇزۇرۇڭلاردا بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئون بىرىنچى سېنتەبىر دۈشەنبە كۈنىدىكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزنى ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قىسقا خەۋەرلەردىن باشلايمىز. بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى رادىيومىز مۇخبىرى جەۋلان تەييارلىدى.
توققۇزىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنىدىن ئون ئۈچىنچى كۈنىگىچە ئۆتكۈزۈلىدىغان نيۇ يورك مودا كىيىم ھەپتىلىكى داۋام قىلىۋاتقاندا كىشىلىك ھوقۇق فوندىنىڭ قانۇن ۋە پروگرامما ئىشلىرى ئەمەلدارى كلودىيە بېنېت ھەپتىلىك خەۋەرلەر تورىدا ماقالە يېزىپ مودا كىيىمگە ئامراق ئىستېمالچىلارنى قۇللار ئەمگىكىنىڭ ھەققىنى يېمەسلىككە ئاگاھلاندۇرغان سىزنىڭ داڭلىق ماركىلىق ئېسىل كىيىملىرىڭىز قۇللار ئەمگىكىدىن كەلگەن دىققەت قىلىڭ ناملىق بۇ ماقالىدە داڭلىق كىيىملەرگە ئىشلىتىلگەن پاختىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك ئەڭ ئېغىر بولغان ئۇيغۇر رايونىدىن كېلىدىغانلىقى خىتاينىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى تەكشۈرۈشكە توسقۇنلۇق قىلىۋاتقانلىقى ئالاھىدە ئەسكەرتىلگەن ئاپتور بۇ ماقالىسىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ بۇ يىل سەككىزىنچى ئايدا بلۇمبېرگ خەۋەرلىرى تورى كىشىلىك ھوقۇق فوندى ئاللىقاچان بىلىدىغان بىر ئىشنى خەۋەر قىلدى ئۇ بولسىمۇ خىتاي كومپارتىيىسى توردا بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان ماشىنا ئادىمىنى يوللاپ بىزنىڭ مۇكاپاتقا ئېرىشكەن مەھسۇلاتىمىز بولغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى تەكشۈرۈش دېتالىغا ھۇجۇم قىلدى ئۇ دېتالنى چۈشۈرۈشكە يول قويمىدى شۇ ئارقىلىق كىيىم ئىشلەنگەن جاينى تېخىمۇ مۇھىمى كىمنىڭ ئۇ كىيىمنى ئىشلەپچىقارغانلىقىنى تەكشۈرۈشكە توسقۇنلۇق قىلدى بۇ دېتال گۇگلنىڭ قىستۇرما ئەپ دېتاللىرى قاتارىدا ئىشلەيدىغان دېتال بولۇپ ئۇنى چۈشۈرسىڭىز سىز ئالغان كىيىمنىڭ كوممۇنىست خىتاي لاگېرغا سولىۋالغان بىر يېرىم مىليون ئادەمدىن بىرىنىڭ قان تەرى سىڭگەن مەھسۇلات ئىكەنلىكىنى دەپ بېرىدۇ ئاندىن سىزدىن ئۇ كىيىمنى ئوبدان ئويلىشىپ ئېلىشىڭىزنى تەلەپ قىلىدۇ ماقالىدە زارا نايكى شېيىن قاتارلىق داڭلىق ماركىلارنىڭ يەنىلا ئامېرىكا بازىرىدا سېتىلىۋاتقانلىقى نيۇ يورك مودا كىيىم ھەپتىلىكىدە ئاشۇ ماركىدىكى كىيىملەرنىڭ كۆرسىتىلىشى مۇمكىنلىكى شۇنىڭدەك مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى ھەققىدە گەپ بولسىلا ھەممىسىنىڭ بېشى ئاغرىيدىغانلىقى ئالاھىدە تىلغا ئېلىنغان شۇنىڭ بىلەن بىرگە ھازىر ھەممىلا شىركەتنىڭ مەنپەئەتكە دۈم چۈشكەنلىكى بۇنىڭ خىتايغا پايدىلىق ئىكەنلىكى ئەمما ئىستېمالچىلارنى بولسىمۇ قۇل ئەمگىكىنىڭ ھەققىنى يېمەسلىككە داۋاملىق چاقىرىشنىڭ زۆرۈرلۈكى تەكىتلەنگەن ئامېرىكىنىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى نىكولاس بۆرنس ئون بىرىنچى سېنتەبىر كۈنى تىۋىتتېر يەنى ھازىرقى ئېكس دە ئۇچۇر يوللاپ گۈلشەن ئابباس ۋە باشقا بارلىق تۇتقۇنلارنى قويۇپ بېرىشكە چاقىردى نىكولاس بورنس ئېكىستە يوللىغان ئۇچۇرىدا مۇنداق دەيدۇ، توققۇزىنچى ئاينىڭ ئون بىرىنچى كۈنى دەم ئېلىشقا چىققان ئۇيغۇر دوختۇر گۈلشەن ئابباسنىڭ تۇتۇلغىنىغا بەش يىل بولىدۇ. ئۇنىڭ يىگىرمە يىللىق كېسىۋېتىلگەنلىكى خەۋەر قىلىنغان ئىدى. بۇنداق جازا ئەقىلگە سىغمايدۇ. بىز خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنى دوختۇر گۈلشەن ئابباس، شۇنداقلا مىللىتى ۋە دىنى سەۋەبىدىن تۇتقۇن قىلىنغان بارلىق كىشىلەرنى قويۇپ بېرىشكە چاقىرىمىز. دوختۇر گۈلشەن ئابباس ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ باشلىقى روشەن ئابباس خانىمنىڭ ھەدىسى بولۇپ، ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى خىتاينىڭ ئۆچ ئېلىش خاراكتېرلىق تۇتقۇن قىلىشىغا ئۇچرىغانلىقى، ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى يىگىرمە يىللىق كېسىۋېتىلگەنلىكى مەلۇم بولغان ئىدى. ئىگىلىنىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى گۈلشەن ئابباسنىڭ دېلوسىدىمۇ باشقا ئۇيغۇر تۇتقۇنلارنىڭ دېلولىرىغا ئوخشاشلا قانۇنىي تەرتىپكە، تۇتقۇنلارنىڭ ھەق- ھوقۇقلىرىغا ئەمەل قىلمىغان. بۇ يىل بەشىنچى ئايدا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ۋە BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنىشقا قارشى تۇرۇش خىزمەت گۇرۇپپىسى گۈلشەن ئابباس قاتارلىق كىشىلەرنى شەرتسىز قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئىدى.
ئەنگلىيە مۇھاپىزەتچى تورىنىڭ ئونىنچى سېنتەبىر كۈنى ئېلان قىلغان خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئەنگىلىيىدە كوممۇنىست خىتاينىڭ جاسۇسى دەپ گۇمان قىلىنغان بىر شەخس قولغا ئېلىنغان ئۇ ئەنگىلىيە پارلامېنتىدىكى كونسېرۋاتىپلار بىلەن ئالاقىسى بولغان بىر تەتقىقاتچى ئىكەن بۇ ۋەقەدىن پارلامېنت ئەزالىرى ھەيران قالغان ئامېرىكا قۇياش تورى بۇ ھەقتە بەرگەن ماقالىسىدە بۇ قېتىم تۇتۇلغان خىتاي جاسۇسى پەقەت مىڭنىڭ ئىچىدىكى بىرسى دېيىلگەن ۋە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بۇيان خىتاي جاسۇسلىرىنىڭ ئامېرىكا ۋە ئەنگىلىيىدە پائال ھەرىكەت قىلغانلىقى بايان قىلىنغان بۇنىڭغا مىسال سۈپىتىدە فاڭ فاڭ ئىسىملىك بىر خىتاي سەتەڭنىڭ ئامېرىكا ئەمەلدارلىرى بىلەن چاتىقى بارلىقىنىڭ ئاشكارىلانغانلىقى خىتاي جاسۇسى شۈي يەنجۈننىڭ ئامېرىكىدا سودا مەخپىيەتلىكىنى ئوغرىلىغانلىقى ئۈچۈن ئامېرىكا سوتى تەرىپىدىن يىگىرمە يىللىق قاماققا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى كۆرسىتىلگەن ماقالىدە ئېيتىلىشىچە ئەنگىلىيىدىكى بۇ جاسۇسنىڭ تۇتۇلۇشى ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ يەنىلا پۇل ۋە سەتەڭلەر ھىيلىسىدىن پايدىلىنىپ غەرب ئەمەلدارلىرىنى قىلتاققا دەسسىتىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرگەن خىتاي يەنە ئەنگىلىيىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا مەخپىي ساقچى پونكىتلىرىنى قۇرۇپ جاسۇسلىرىنى قويۇۋەتكەن خىتاي جاسۇسلىرى تەسىرى بار سىياسەتچىلەرنىلا ئەمەس ئۇلارنىڭ ياردەمچىلىرى خىزمەتچى خادىملار ۋە پراكتىكانتلارنىمۇ ئوۋلاش نىشانى قىلىدىكەن خىتاي جاسۇسلىرى لىنكدىن فېيسبوك قاتارلىق ئىجتىمائىي ئالاقە ۋاسىتىلىرىدىن پايدىلىنىپ ئامېرىكا ياكى ئەنگلىيە ئەمەلدارلىرىنى ئوۋلايدىكەن ئۇلارنى كەلتۈرۈۋالسا خىتاي ئۈچۈن قىممىتى بولغان مەخپىي ئۇچۇرلارنى ئوغرىلايدىكەن ئەنگلىيە باش مىنىستىرى رىشى سۇناك بۇ قېتىم يىگىرمە دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنىدا خىتاي باش مىنىستىرى لى چياڭ بىلەن سۆھبەتلەشكەندە خىتاينىڭ ئەنگلىيە پارلامېنتىغا ئارىلىشىش قىلمىشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئامېرىكىنىڭ ئەڭ چوڭ مەبلەغ باشقۇرۇش ۋە مەبلەغ سېلىش شىركىتى قارا تاش يەنى بلەك روك يىللاردىن بۇيان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ تەكشۈرۈشى ۋە بېسىمى بىلەن خىتايغا سالغان مەبلىغىنى يەنى پاي چېكى دەسمايىسىنى توختاتقان ئاسىيا ۋاقتى تورىنىڭ سەككىزىنچى سېنتەبىر كۈنى خەۋەر قىلىشىچە، دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ مەبلەغ باشقۇرۇش شىركەتلىرىدىن بىرى بولغان قاراتاش خىتاينىڭ پاي چېكى بازىرىغا مەبلەغ سېلىپ زىيان تارتقان. مەزكۇر شىركەت ئىلگىرى خىتاينىڭ قارا تىزىملىكتىكى شىركەتلىرىگە مەبلەغ سالغانلىقى ئۈچۈن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ تەكشۈرۈشىگە ۋە ئاگاھلاندۇرۇشىغا ئۇچرىغانىدى. قاراتاش شىركىتى سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنىدىن باشلاپ خىتايدىن پاي چېكى ئېلىشنى توختاتقان. چۈنكى شىركەتنىڭ يىگىرمە بىر مىليون تۆت يۈز مىڭ دوللارلىق ساپ مۈلۈك قىممىتى ئۆتكەن يىلى ئوتتۇز پۈتۈن ئوندىن بەش پىرسەنت چۈشۈپ كەتكەن. ئەمما قاراتاش شىركىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇلار ئامېرىكىدىكى مەبلەغ سالغۇچىلارنىڭ، يەنى پايچىكلارنىڭ مەنپەئەتىنى قوغداش ئۈچۈن خىتايدىن مەبلەغ چېكىندۈرمەيدىكەن، خىتايدىن پۇل تېپىش يولىنىمۇ ئېتىپ قويمايدىكەن. بۇ يىل يەتتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىنچى كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىغا قاراتاش شىركىتى بىلەن مورگان ستېنلى خەلقئارا كاپىتال شىركىتى مەسئۇللىرىغا خەت يېزىپ، خىتاينىڭ ھەربىي سانائەت ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىشلىق شىركەتلىرىگە مەبلەغ سېلىش ئەھۋالى ھەققىدە تەپسىلىي ئۇچۇر بېرىشنى تەلەپ قىلغانىدى. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، قاراتاش شىركىتى ۋە مورگان ستەنلى خەلقئارا كاپىتال شىركىتى خىتايدىن تازا پۇل تېپىۋاتقاندا، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ بېسىمىغا ئانچە پەرۋا قىلىپ كەتمىگەن. ئەمما خىتاينىڭ ئىقتىسادى چېكىنىپ، ئامېرىكىدىكى مەبلەغ سالغۇچىلار خىتايدىن سوۋۇغان چاغدا، ئۇلار خىتاي بازىرىدىن چېكىنىشنىڭ كويىغا كىرگەن. ئەلۋەتتە، بۇنىڭغا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىن كېلىۋاتقان بېسىممۇ سەۋەب بولغان.
خىتايچە تەڭرىتاغ تورى شىنجاڭ گېزىتى تورىنىڭ

ئەركىن تۇنىيازنىڭ ئۆمەك باشلاپ چەت ئەلنى زىيارەت قىلىشى كەم كۆرۈلىدىغان ئىش بولۇپ بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا ئۇنىڭ ئەنگىلىيە قاتارلىق ياۋروپا دۆلەتلىرىگە زىيارەتكە بارىدىغانلىقى قاتتىق غۇلغۇلا قوزغىغان ۋە كۈچلۈك قارشىلىققا ئۇچرىغان ئىدى ئەركىن تۇنىيازنىڭ بۇ قېتىم چوڭراق دۆلەتلەرگە ئەمەس گرېكلارغا تەۋە كىچىك ئارال دۆلىتىگە زىيارەتكە بېرىشى بىر ياقتىن چوڭ قارشىلىققا ئۇچراشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن بولسا يەنە بىر ياقتىن خىتاينىڭ ھېچنېمىگە قارىماي خەلقئارادا شىنجاڭ ھېكايىلىرىنى سۆزلەشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى كۆرسەتكەن

يۇقىرىدا قىسقا خەۋەرلەرنى ئاڭلىدىڭلار. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۈگۈن بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلارنىڭ تەييارلىشىدا ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى ۋە خەلقئارا ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر

ئۇلار يېقىندا ئۇيغۇر ئانا تىل تور مەكتىپى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككى، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى ئوقۇش يىلىدىن خۇلاسە پائالىيىتى ئۆتكۈزگەن بولۇپ، ھازىرغىچە ئوخشىمىغان سەۋىيەدىكى ئون ئالتە سىنىپتا جەمئىي ئىككى يۈز ئاتمىش تۆت نەپەر ئوقۇغۇچى تەربىيەلەنگەن. مەزكۇر مەكتەپنىڭ مۇدىرى مۇيەسسەر ئابدۇلئەھەد خانىمنىڭ ئېيتىشىچە، ئوقۇغۇچىلارنى ئۇيغۇر ئەدەبىياتى دەرسىنى ئاساس قىلغان ھالدا تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ سەۋىيەسىگىچە تەربىيەلەش پىلانى بار ئىكەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرئىماننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۇيغۇر ئانا تىل تور مەكتىپى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا تونۇشلۇق بولغان ئۇيغۇر بالىلار ئۈچۈن ئېچىلغان تور مەكتىپىدۇر. ئالدىنقى قېتىملىق پروگراممىمىزدا ئۇيغۇر ئانا تىل تور مەكتىپىنىڭ مۇھاجىرەتتىكى ئەڭ مۇنتىزىم سىستېمىلاشقان ئۇيغۇر تىلى مائارىپىدىكى تور مەكتىپى ئىكەنلىكى مەزكۇر مەكتەپتە ئۇيغۇر تىلى ئەدەبىياتى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئۇيغۇر تارىخى قاتارلىق دەرسلەر ئۆتۈلىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان ئىدۇق مەزكۇر مەكتەپ توققۇزىنچى سېنتەبىر كۈنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككى ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ئوقۇش يىلىدىن خۇلاسە پائالىيىتى ئۆتكۈزگەن

پائالىيەتتە دېيىلگەن مەلۇماتلارغا قارىغاندا مەزكۇر مەكتەپنىڭ دەرسلىرى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى يازلىق تەتىلدە باشلانغان بولۇپ ھازىرغىچە ئوخشىمىغان سەۋىيەدىكى ئون ئالتە سىنىپتا جەمئىي ئىككى يۈز ئاتمىش تۆت ئوقۇغۇچى تەربىيىلەنگەن مەكتەپنىڭ ئوقۇتقۇچى قوشۇنى ئون تۆت ئاساسلىق ئوقۇتقۇچى ۋە ئون توققۇز ياردەمچى ئوقۇتقۇچىدىن تەشكىللەنگەن

ئۇيغۇر بالا يازغۇچىلار جەمئىيىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ ۋە ئۇچقۇن بالىلار گېزىتى ئىشلىنىشكە باشلىغانلىقىنىڭ ئۈچىنچى يىلى ئىكەن ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئائىلە ئانا تىل مائارىپىدا ئاتا ئانىلارنى يېتەكلەش پىلانى بويىچە ئۆتكەن بىر يىل تۆت ياشتىن ئالتە ياشقىچە بولغان بالىلارنىڭ ئاتا ئانىلىرىغا قارىتا ئېچىلغان تەربىيىلەش سىنىپلىرىدا يۈز نەپەر ئاتا ئانىنى تەربىيىلىگەن ئۇ مۇنداق دەيدۇ بىز چەكلىك كۈچىمىز بىلەن تېخى قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلارنىڭ ناھايىتى ئاز بىر قىسمىنى قىلىۋاتقان بولۇشىمىز مۇمكىن لېكىن ساقلاپ تۇرمايدىغان يىللاردا بالىلارغا ھەقىقىي بولغان ئۇيغۇرلۇقىمىزدىن نېسىۋە بېرىش ئۈچۈن خاتالىرىمىزنى ئۇلارنىڭ ئەسكەرتىشى بىلەن تۈزىتىپ بۇ يولدا مېڭىشنى داۋاملاشتۇرىمىز قېنى تۆۋەندە سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتى دىققىتىڭلاردا بولسۇن ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم مۇيەسسەر مۇئەللىم بىلىشىمچە مۇھاجىرەتتە ئۇيغۇر تىلى ئەدەبىياتىدا تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ سەۋىيەسىگە يەتكەن تۇنجى تۈركۈم ئوقۇغۇچىلار سىزنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىڭىز ئىكەن ئالدى بىلەن مۇشۇ ھەقتە بىر توختىلىپ بېرەمسىز بىز بۇ بىر نەچچە يىل جەريانىدا ۋەتەندە چىققان كىتابلار يەنى دەرسلىك كىتابلاردىكى مەزمۇنلارنىڭ كۆپ قىسمىنى مۇشۇ مۇھاجىرەتتىكى بالىلارغا ماسلاشتۇرۇپ دەرسلىكلەرنى تۈزۈپ چىقتۇق ھازىر باشلانغۇچ مەكتەپ ئالتە يىللىق دەرسلىكنى تولۇق تۈزۈلۈپ بولدى بىز دەرسلىكلەرنى تۈزگەن چېغىمىزدا ۋەتەندىكى ئەدەبىيات كىتابلىرىدىكى پەقەت تېكىستلەرنى ئەمەس بەلكى گرامماتىكا كىتابلىرىمىز يەنى ئۇيغۇر تىلى كىتابىمىزدىكى ئۇيغۇر تىلى فونېتىكىسى لېكسىكىسى گرامماتىكىسىغا مۇناسىۋەتلىك باشلانغۇچ سەۋىيەدىكى مەزمۇنلارنىڭ ھەممىسىنى دەرسلىكلىرىمىزگە كىرگۈزدۇق. مېنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىم بىرىنچى قارار ئوقۇغۇچىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن مەكتىپىمىزنىڭ ھازىر ئالتىنچى يىللىقنىڭ ئەدەبىياتىنى تولۇق تۈگەتتى. گەرچە بىزنىڭ كىچىك ۋاقتىمىزدىكى باشلانغۇچنى پۈتتۈرگەن سەۋىيىمىزگە تولۇق يەتتى دېيىشكە بولمىسىمۇ بۇ ئوقۇغۇچىلارنى، لېكىن يەنە مۇھاجىرەتتىكى ئوقۇغۇچىلارغا نىسبەتەن ئېيتقان چاغدا بىر تولۇق سىستېمىلىق بىر باشلانغۇچ مەكتەپ ئۇيغۇر تىلى ئەدەبىياتى دەرسلىكى. ئەپلىكاسىيىسىنى كۆردى ۋە مۇشۇ تونۇشقا مۇشۇنداق بىر ئاساسىي ساۋاتقا ئىگە بولدى بالىلارنى مۇشۇ سىز ئېيتقان سەۋىيەگە يەتكۈزۈش ئۈچۈن قانداق دەرسلىكلەرنى ئىشلىتىۋاتىسىلەر بىز باشلانغۇچ مەكتەپ ئەدەبىياتىغا دەرسلىك تۈزگەن چېغىمىزدا ۋەتەندىكى يالقۇن روزى مۇئەللىم باشچىلىقىدا تۈزۈلگەن ئەدەبىيات كىتابلىرىنىڭ تىزىملىكىنى تىزىپ چىقىپ سىرتتا قولىدا بار كىشىلەردىن سوراپ ئېلىپ ئۇلارنى كۆپەيتتۇق ۋە ئۇلارنى ئى كىتاب شەكلىگە ئايلاندۇردۇق بۇلارنىڭ ھەممىسى توردا بار ئەگەر ئىزدەيدىغانلار بولسا باشلانغۇچ مەكتەپ ئەدەبىياتى دەپ ئىزدىسە بار كىتابلارنىڭ ھەممىسى تورغا قويۇلۇپ بولدى ئۇيغۇر كىتاب تورىدا ئېل كىتاب تورىدا بۇ مەزمۇنلار بار شۇلاردىن باشقا يەنە ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى يىللار تۈزۈلگەن دەرسلىك كىتابلاردىنمۇ تاپالىغىنىمىزنىڭ ھەممىسىنى ئى كىتاب شەكلىگە ئايلاندۇرۇپ بۇلارنى بىرلەشتۈرۈپ، ئىچىدىن ئۆزىمىزنىڭ، يەنى ئۇيغۇر تىلىمىز، مەدەنىيىتىمىز، تارىخىمىزغا مۇناسىۋەتلىك ۋە شۇنداقلا تەرجىمە ئەسەرلەردىنمۇ بالىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە پايدىلىق بولغان مەزمۇندىكى تېكىستلەرنى تاللىۋالدۇق. بەزى بىر خىتاي مەجبۇرلاپ كىرگۈزۈپ قويغان تېكىستلەرنى ئەلۋەتتە چىقىرىۋەتتۇق. ئەمدى بۇ تېكىستلەرنى ئىشلەتكەندىمۇ پەقەت شۇ پېتى كۆچۈرۈپ قويماي، مۇھاجىرەتتىكى بالىلىرىمىزنىڭ بىرى تىل ئالاھىدىلىكى، يەنە بىرى ياشاۋاتقان مۇھىتنىڭ ئالاھىدىلىكىنى ماسلاشتۇرۇشقا تىرىشتۇق. ئۇنىڭدىن كېيىن بىز بۇنىڭدىن كېيىن تولۇقسىز ئوتتۇرىغا قەدەم قويغاندىمۇ يەنە تولۇقسىزنىڭكى ئۈچ يىللىقنىڭ مۇشۇ كىتابى تولۇق قولىمىزدا بار بۇمۇ توردا بار ئەگەر خالىغانلار بولسا تاپالايدۇ مۇشۇ ئۈچ يىللىقنىڭكى كىتابىغا ئاساسەن يەنى ۋەتەندە چىققان كىتابلارغا ئاساسەن ئۆزىمىزنىڭ مۇھاجىرەت كىتابلىرىمىزنى قايتىدىن تۈزۈپ چىقىمىز ئەلۋەتتە بۇ يەردە ئەڭ مۇھىمى مۇشۇ ۋەتەندىكى يالقۇن روزى باشچىلىقىدىكى بارلىق تۆھپىكارلارغا مىشەدىن بىر سالىمىمنى ۋە رەھمىتىمنى يوللايمەن چۈنكى شۇلار ئەينى ۋاقتىدا شۇ كىتابلارنى تۈزۈپ قويمىغان بولسا ياكى ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى تۆھپىكارلار شۇ كىتابلارنى تەييارلاپ قويمىغان بولسا بەلكىم بىز ھازىر نېمە قىلىشىمىزنى بىلمىگەن بولاتتۇق ئۇيغۇر تىلىدا تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ سەۋىيەسىدە ئوقۇ ئوقۇتۇش ئېلىپ بېرىش پىلانىغا بالىلارنىڭ ئىنكاسى قانداق بولدى ئەمدى مەن ئەڭ ئاخىرقى قېتىم بالىلاردىن ئىمتىھان ئېلىشنىڭ ئالدىدا ئوقۇغۇچىلىرىمدىن سورىدىم چۈنكى ئوقۇغۇچىلىرىمنىڭ ئارىسىدا ئون ئىككى ياشلىق ئوقۇغۇچىمدىن ئىككىسى بار قالغانلىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك ئون ئۈچ ئون تۆت ئون بەش ئون ئالتە ھەتتا ئون يەتتە ياشلىق ئوقۇغۇچىلىرىم بار شۇڭا مەن ئوقۇغۇچىلاردىن ئەگەر تولۇقسىزنىڭ دەرسىنى ئۆگەنمەيمەن بولدى مۇشۇنچىلىك ئۆگىنەي ئۇيغۇر تىلىنى دېسەڭلار مەن بەك توغرا چۈشىنىمەن چۈنكى ۋەزىپەڭلارمۇ بۇنىڭدىكىن ئېغىرلاپ ماڭىدۇ دەپ ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆزىدىن راي سىنىدىم شۇ چاغدا مەن داۋاملىق ئوقۇشنى خالايدىغان بالىلار ئىسمىڭلارنى دەڭلار دېسەم ئۆزەمنىڭمۇ كۆزۈمگە ياش كېلىپ كەتتى بىر بىرلەپ بالىلار ھەممىسى ئىسمىنى دېدى ھەتتا تولۇقسىز ئەدەبىياتىدا سىلەرگە تاپشۇرۇق ئۇنداق بولسا مەن ماقالە تاپشۇرۇقى قوشماي چۈنكى سىلەر بۇرۇن ماقالە تاپشۇرۇقى بەك تەس كەلدى دەيتتىڭلار دېسەم بەزى بىر ئوقۇغۇچىلار ھەتتا بەك خاپا بولۇپ كەتتى نېمىشقا ماقالە يازمايمىز مۇشۇ بىزنى ئىلگىرىلىتىۋاتقان نەرسە تۇرسا دەپ بۇنىڭدىن شۇنى ھېس قىلدىم بۇ يەردە ئوقۇغۇچىلار پەقەت باشلانغۇچ مەكتەپ ئەدەبىيات سەۋىيىسىگە ئەمەس بەلكى ئۇيغۇر تىلى ئەدەبىياتىنىڭ قانچىلىك مۇھىملىقى ھەققىدە بىر چۈشەنچىگىمۇ ئىگە بوپتۇ قانداق قىلسام ئىلگىرلەيمەن دېگەننى ئويلايدىغان بىر تەپەككۇرغا ئىگە بوپتۇ پەقەتلا بۇ بالىلارنىڭ بىر باشلانغۇچ مەكتەپ ئەدەبىياتىنىڭ دەرسلىكلىرىنى باشتىن ئاياغ ئۆگىنىپ بولغىنىلا ئەمەس بەلكى بۇلارنىڭ مۇشۇ جەرياندىكى كىچىككىنە بىر بالىدىن ئۆزىنىڭ ۋەتىنى مىللىتى ۋە تىلى ھەققىدە ئويلايدىغان بىر باسقۇچقا يەتكىنى مەنچە ھەقىقەتەن بىر چوڭ مۇۋەپپەقىيەت. سىزنىڭچە مۇھاجىرەتتە مۇشۇنداق سېستېمىلىق بىر مائارىپنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشتىكى ئەڭ مۇھىم ئامىل نېمە؟ نۇرغۇن كىشىلەر ھەتتا مۇھاجىرەتتە بالىلارنى بۇنچىلىك يۇقىرى سەۋىيەدە تەربىيەلەشنىڭ ھاجىتى يوق دەپ قارىشى مۇمكىن، ئەمما مېنىڭچە بىزنىڭ بالىلىرىمىز بۇنى قىلالايدۇ، بۇنىڭغا بىزدە ئىشەنچ بولسا بۇنى تەڭ قىلالايمىز بالىلار بىلەن بىللە، ئەڭ مۇھىمى بۇ يەردە بىر ئىشەنچ، مەن شۇ ۋاقىتتىن باشلاپ بۇ بالىلارنىڭ ئاخىرغىچە ئوقۇيالايدىغىنىغا ئىشەندىم، ئەگەر ئاتا ئانىلار بالىلار زىيادە جىددىي بولۇپ كەتتى دەپ توختاپ قالغان بولسا ۋە ياكى. بالىلار ئۆزى قىزىقماي توختاپ قالغان بولسا مەن بۇ ئارزۇيۇمنى ئەمەلگە ئاشۇرالمايتتىم شۇڭا بۇ بىر ئۈچ تەرەپلىك تەڭ بىللە قىلىدىغان بىر ئىش بۇنىڭغا ئاتا ئانىلار چوقۇم ناھايتى چىڭ بېلىنى باغلىشى كېرەك مېنىڭ سىنىپىمدىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ بەزىلىرى ۋەتەندە تۇغۇلغان بەزىلىرى ۋەتەنگە بېرىپ باقمىغان ئەمما ئۇلارنىڭ تىلى خۇددى ھازىر خوتەندىن چىققاندەك ھازىر قەشقەردىن ھازىر ئاتۇشتىن چىققاندەك ھازىر غۇلجىدىن چىققاندەك تۇرىدۇ سەۋەبى مۇشۇ ئاتا ئانىلارنىڭكى پەقەتلا تۇرمۇشتا قورسىقىڭ ئاچتىمۇ تاماق يەمسەن دېگەن ئاددىي سۆھبەتلا ئەمەس بەلكى بەزى بىر ئاتا ئانىلارنىڭ ھەتتا كىتاب ئوقۇتۇپ ئۇنىڭدىن تەسىرات سۆزلىشى شۇنىڭغا ئوخشاش ھەر تۈرلۈك يۇقىرى سەۋىيەدىكى ئۇيغۇرچە سۆھبەتلەرنى ئېلىپ بېرىشى ۋە بالىلارغا يۇقىرى سەۋىيەلىك كىتابلارنى توختىماي ئېلىپ بېرىپ بالىلارنىڭ تىلىنىڭ داۋاملىق تەرەققىي قىلىشىغا ئۇل سېلىشىدىن بولغان شۇڭا بۇنداق بىر سېستىمىلىق مائارىپنىڭ بولۇشى ۋە بولالىشى ئاتا ئانىلارنىڭ ھەمكارلىقى ۋە شۇنداقلا ئاتا ئانىلارنىڭ ۋە ئوقۇتقۇچىلارنىڭ بالىلارنى توختىماي رىغبەتلەندۈرۈپ تۇرۇشىغا باغلىق سىلەرنىڭ مەكتەپ پۈتۈنلەي ھەقسىز ئىكەن شۇنداقمۇ ئەمدى بىر مەكتەپ بولۇش ئۈچۈن ئەلۋەتتە ئۇنىڭغا نۇرغۇن كۈچ كېتىدۇ باي دېگەندەك ئاتا ئانىلارنىڭ كۈچى كېتىدۇ ئوقۇتقۇچىلارنىڭ كۈچى كېتىدۇ بىزنىڭ ئەڭ بۇرۇن مەكتەپنى ھەقسىز قىلىپ باشلىشىمىزنىڭ سەۋەبىمۇ مۇشۇنى ئالدىن كۆرگەنلىكىمىزدىن ئىدى چۈنكى بۇنىڭدا ھەقسىز بولغان چاغدا بىز بەك كۆپ ئىقتىسادقا ئېھتىياجىمىز بولمايدۇ، چۈنكى ھازىر بىزنىڭ ئوقۇتقۇچىلىرىمىزنىڭ سانى قانچە جىقايسىمۇ، بىزنىڭ ئوقۇتقۇچىلارنىڭ سانىغا ئاساسەن بىز كېتىدىغان پۇل ئۇنچە كۆپەيمەيدۇ، ئۇنچىلىك جىق ئىقتىسادقا ئېھتىياجىمىز بولمايدۇ. ئۆتكەندە ياردەمچى مۇئەللىم تەكلىپ قىلىش ھەققىدە ئۇقتۇرۇش چىقارساق، نۇرغۇنلار مۇشۇ ياردەمچى مۇئەللىملارنىڭ ھەقسىز ئىشلەيدىغانلىقىغا پىكىر بىلدۈرۈپتۇ. بىزنىڭ مەكتىپىمىز پۈتۈنلەي ھەقسىز، يەنى ئوقۇغۇچىلار ھەق تۆلىمەيدىغان مەكتەپ بولغانلىقى ئۈچۈن بىزنىڭ ئوقۇت. ئوقۇتقۇچىلارمۇ شۇنداق پىدائىي ئىشلەيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بىزنىڭ ئارىمىزدا ھەممىدىن قىزغىن، پەقەت ۋە پەقەت كۆڭلىدە مۇشۇ مىللىتىم ئۈچۈن، بالىلىرىم ئۈچۈن بىر ئىش قىلاي دەيدىغان مۇئەللىملەر يىغىلىپ شۇنداق مۇئەللىملەر قېپىپ قالدى. مەيلى ياردەمچى مۇئەللىم بولسۇن، مەيلى ئاساسلىق مۇئەللىم بولسۇن شۇنداق.
سىزنىڭ بۇ مەكتەپنىڭ كەلگۈسى ھەققىدە قانداق پىلانلىرىڭىز، ئۈمىدلىرىڭىز بار؟
مەن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى بالىلارغا ئانا تىلى دەرسى ئۆتۈشنى باشلىغان چېغىمدا شۇ چاغدىكى ئاتا ئانىلارنىڭ ھازىرمۇ ئېسىدىكى مەن بۇ بالىلارنى تولۇق ئوتتۇرا سەۋىيەسىگە يەتكۈچە ئوقۇتىمەن دېگەنىدىم مۇھاجىرەتتىكى ئانا تىل مائارىپى دېگىنىمىز ئەلۋەتتە پەقەتلا ئۇيغۇر تىلى ئەدەبىياتى ئۆتۈش بىلەن چەكلىنىپ قالساق بولمايدۇ بۇنىڭغا بىز ھازىر تېكىستلىرىمىزگە بولسۇن مەيلى دەرس سۆزلەش جەريانىدا بولسۇن بالىلارغا ئۇيغۇر تارىخى ۋەتىنىمىزنىڭكى جۇغراپىيىسى ۋە شۇنداقلا باشقا ئۆزىمىزنىڭ مەدەنىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك بەزى مەزمۇنلارنى قوشۇپ مېڭىۋاتىمىز تارىخ جۇغراپىيە دېگەن دەرسلىرىمىزنى ئۆتۈشكە ئەلۋەتتە شۇنداق بىر ساھەدىكى مۇتەخەسسىسلەرگە ئېھتىياجىمىز بولىدۇ يەنى مۇھاجىرەتتە بۇنداق مۇتەخەسسىسلىرىمىزنى كۆپ تاپقىلى بولىدۇ ئەگەر شۇنداق مۇتەخەسسىسلىرىمىز بىز بىلەن بىللە ھەمكارلىشىپ مۇشۇنداق بىر دەرسلەرنى ئۆتۈش نىيىتى بولسا بىز ئەلۋەتتە قارشى ئالىمىز ۋە بۇنى مەكتىپىمىزنى مۇكەممەللەشتۈرۈشكە بىر يول دەپ قارايمىز يەنە بىر جەھەتتىن ئېيتقاندا مەن چەت ئەلدىكى مۇشۇ يازغۇچى شائىرلىرىمىزغا شۇنداق دېمەكچى بالىلارسىز بىزنىڭ يازغانلىرىمىز يازما بولۇپ ساقلىنىپ قالمايدۇ چۈنكى ئوقۇيدىغان ئادىمىمىز بولمايدۇ بالىلارسىز بىزنىڭ تىلىمىز تىل بولمايدۇ چۈنكى سۆزلەيدىغان ئادەم بولمايدۇ بالىلارسىز بىزنىڭكى ئۈمىدلىرىمىزنىڭ نۇرى ئۆچۈپ كېتىدۇ شۇڭا بىز پەقەت يېزىپ ئۆزىمىزنىڭ كىتابىنى قالدۇرۇپلا قالماي يەنە بۇلارنى ئوقۇيدىغان بىر تۈركۈم ئەۋلادلارنى يېتىشتۈرۈشىمىز كېرەك شۇنىڭ ئۈچۈن مۇشۇ چەت ئەلدىكى بۇ ئوقۇتۇش ساھەسىگە تېخى كىرمىگەن ئەمما يېزىش قابىلىيىتى ھەقىقەتەن ئۈستۈن بولغان يازغۇچى شائىرلىرىمىزنىڭ ئەگەر كىچىككىنە ئېشىنچا ۋاقتى بولسا مۇشۇ ساھەگە كىرىشىنى بەك ئۈمىد قىلىمەن مۇھاجىرەتتە مەكتىپىڭلارنىڭ مۇشۇنداق مۇۋەپپەقىيەت قازانغانلىقى چوقۇم ئاجايىپ قالتىس ئوقۇتقۇچى قوشۇنىڭلارنىڭ بولغانلىقىدىن دەپ قارايمەن ئاشۇ ئوقۇتقۇچى قوشۇنىڭلار ھەققىدە بىر توختىلىپ بېرەمسىز بىزنىڭ ئۇيغۇر ئانا تىل تور مەكتىپىمىزدە بىزنىڭ بىر باشلىقىمىز يوق بىز ھەممىمىز بىر كوللېكتىپ ئەزەلدىن دەۋاتقىنىمىز شۇ مەيلى مەن مەكتەپ مۇدىرى بولاي مەيلى گۈلنار مۇئەللىم ئىلمىي مۇدىر بولسۇن ھېچقايسىمىز بىز ئۆزىمىزنى باشلىق ئورنىغا قويمايمىز چۈنكى بىز بىر گۇرۇپپا پىدائىيلار بىللە خىزمەت قىلىۋاتىمىز بىز پەقەت بۇ يەرگە مۇدىر بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بەزى بىر ئىشلارنى ئورۇنلاشتۇرىمىز تەرتىپكە سالىمىز يەنە بىز مۇئەللىملىرىمىز ئۈچۈن خىزمەت قىلىمىز بالىلىرىمىز ئۈچۈن خىزمەت قىلىمىز ھازىر مۇئەللىملىرىمىز توغرۇلۇق گەپ قىلسام راست گەپ قىلسام يىغلىۋېتىپ قېلىشىم مۇمكىن چۈنكى شۇنچىلىك سۆيۈملۈك مۇئەللىملىرىمىز بار بىر جېنىغا ھەم خىزمەت قىلىپ ھەم بالا بېقىپ ھەم شەنبە يەكشەنبىسىنى پىدا قىلىپ ئىككى سىنىپتىن ئېلىۋاتقان ۋە ياكى ئاشۇ بىر سىنىپنى ئاغان ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ئارىسىدا ئۆزىنىڭ بالىسى ئۇيغۇر ئانا تىل تور مەكتىپىدە ئوقۇۋاتقان تۇرۇقلۇق ئۇنى ھەم يېتەكلەپ ھەم بىر ياقتىن بىر قۇچىقىدا بالا بىلەن دەرس ئۆتۈۋاتقان مۇئەللىملىرىمىز بار يەنى بىزنىڭ مۇئەللىملىرىمىزنىڭ ھەر بىرى بىر ئايرىم پىدائىي ھەر بىرى بىر ئالاھىدە پىدائىي ئۇلارنىڭ بۇ كۆيۈۋاتقان يۈرىكىنى ھېچقايسىمىز كۆرۈپ ئۇنى يېتىپ بولالمايمىز ئاتا ئانىلار ۋە بالىلارنىڭ ئۇلارغا بولغان رەھمىتىنى ئەلۋەتتە مەن تىل بىلەن ئىپادىلەپ بېرەلمەيمەن بىزنىڭ دەرس ئۆتكەن ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭ مۇشۇ سەۋىيەگە يېتىشىدە بولسۇن پۈتۈن ھەممە مۇئەللىمنىڭ مەكتىپىمىزگە مەيلى يېڭى قوشۇلغان مەيلى بۇرۇندىن بولغان پۈتۈن ھەممە مۇئەللىمنىڭ كۈچى بار بۇ يەردە ھەم ياردەمچى مۇئەللىملەرگە ھەم ئاساسلىق مۇئەللىملىرىمىزگە بەك چوڭ رەھمىتىمنى بىلدۈرىمەن ئەگەر مۇشۇ مۇئەللىملەر بولمىغان بولسا ئەلۋەتتە بىز بىر ئىككى ئۈچ تۆت ئادەمنىڭ كۈچى بىلەن بۇنچىلىك يەرگە كېلەلمىگەن بولاتتۇق مەن دائىم لۇتپۇللا مۇتەللىپنىڭ يىللارنىڭ ئۆتۈشى بىلەن قورقۇتۇپ باقساڭمۇ ئىجاد يىللارنى قورقۇتىدۇ دەپ بېرىمىز جاۋاب دېگەن مىسرالىرىنى ئۆزەم ئۆزەمگە خاتىرىلىتىپ ئۆزەم ئۆزەمگە ئەسلىتىپ تۇرىمەن چۈنكى بۇ مىسرالارنىڭ مەنىسى بەك چوڭقۇر بۇ ئىجاد يىللارغا قانداق جاۋاب بېرىدۇ مېنىڭچە مانا مۇشۇنداق جاۋاب بېرىدۇ بىز بالىلىرىمىز بىلەن بىللە بۇ ئىجادنىڭ يىللارغا جاۋاب بېرىشىنىڭ نەتىجىسىنى كۆردۇق بۇنىڭدىن كېيىنمۇ باشقا بالىلارغىمۇ باشقا ئاتا ئانىلارغىمۇ باشقا مۇئەللىملەرگىمۇ تەۋسىيەم ئۈمىدىمىز چوڭ بولسۇن بالىلىرىمىزدىن ناھايىتى چوڭ ئۈمىدلەرنى كۈتەيلى بىزدىن ئارتۇق بولىدۇ دەپ ئىشىنەيلى بىز ئىشەنسەك ئۇلار بولىدۇ ۋە يەنە بىز ئىزچىل داۋام قىلىپ ئۇلارنى تەربىيىلىسەك بۇنىڭدىن بىز چوقۇم بىر نەتىجە كۆرىمىز ئاللا تىرىشچانلارنى ئۈمىدسىز قويمايدۇ چوقۇم ئوقۇغۇچىلىرىڭىزغا دەيدىغان يۈرەك سۆزلىرىڭىز بارغۇ دەيمەن ئوقۇغۇچىلىرىمىز بەك باتۇر بىز ھەر دائىم دەيمىز سىلەر مۇھاجىرەتتىكى ئەڭ باتۇر بالىلار ھەم پۈتۈن دۇنيادىكى ئەڭ ئاجايىپ قەيسەر بالىلاردۇر بۇلار ھەم يېڭى بىر ئەسىردىكى يېڭى بىر دۇنيادىكى رىقابەتكە تەييارلىنىۋاتىدۇ ھەم ئۆزى جەمئىيەت پەقەت ئىشلەتمەيدىغان بەلكىم كەلگۈسى ئۈچۈن ھېچقانداق پايدىسى بولمىغان ئانا تىلنى جېنىنى تىكىپ قويۇپ تۇرۇپ ئۆگىنىۋاتىدۇ بۇلاردەك بالىلار مېنىڭچە قانچە ماختىساق شۇنچە ماختاشقا ئەرزىيدىغان بىر بالىلار مەن سۆيۈملۈك ئۇيغۇر بالىلىرىمىزغا باشقا جىق گەپ قىلماي مۇشۇ بىر شېئىرىم بىلەن بىر رەھمىتىمنى بىلدۈرگۈم بار كۆزۈڭلاردا ۋەتەن بار. ۋەتەنسىز دېمىسۇن ئۆزگىلەر مېنى، كۆزۈڭلاردا يايراۋاتىمەن. قارىچۇقۇڭلاردىكى ۋەتىنىمنى يۈرىكىمگە باشلاۋاتىمەن. كۆزۈڭلاردا خان تەڭرىدەك مۇستەھكەم بىر غۇرۇر ياساۋاتىمەن. كۆزۈڭلاردا تەكلىماكاندەك تىلسىماتتا ياشاۋاتىمەن. ئەنە تارىم دولقۇنلىرىدا مەنمۇ بىللە تېشىۋاتىمەن ئەنە بوغدا مانا مۇزتاغدىن بوۋام بىلەن تەڭ ئېشىۋاتىمەن سايرامدەك سۈزۈك قاناسدەك سىرلىق كۆزۈڭلاردا پېتىۋاتىمەن قاراقاشنىڭ بۇژغۇنلىرىدا تاڭ بىلەن بىللە ئېتىۋاتىمەن. بالىلىقىمغا قېنىپ ئۆزۈمنى كۆزۈڭلارغا قاماۋاتىمەن ۋەتەن ھەققىدە سۆز چۆچەك بولسا كۆزۈڭلارنى ساناۋاتىمەن ئەي ھەسەلدەك تاتلىق بالىلار سىلەردىن بىر ۋەتەن ياماۋاتىمەن.
مەكتىپىڭلاردىكى بارلىق ئوقۇغۇچىلارنىڭ يېڭى ئوقۇش يىلىغا مۇۋەپپەقىيەت تىلەيمىز زىيارىتىمنى قوبۇل قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن كۆپتىن كۆپ رەھمەت
خەلقئارا قىزىل كىرىست جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى مىرجانا سپوليارچ تۆتىنچى سېنتەبىر خىتايغا قىلغان تۇنجى قېتىملىق رەسمىي زىيارىتى ئۈچۈن بېيجىڭغا كەلگەن. تۆت كۈنلۈك زىيارەتتە پرېزىدېنت سپوليارچ ھۆكۈمەت تارماقلىرى، خىتاي قىزىل كىرىست جەمئىيىتىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبەرلىرى بىلەن بىر قاتار يۇقىرى دەرىجىلىك ئۇچرىشىشلارنى ئېلىپ بارىدىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى يېپىش ئۈچۈن ھەر تۈرلۈك تاكتىكا ۋە يوچۇقلار ئارقىلىق خەلقئارالىق ئورگانلاردىن پايدىلىنىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى دىققەت قوزغاۋاتقان بىر پەيتتە، خەلقئارا قىزىل كىرىست جەمئىيىتى رەئىسىنىڭ بۇ قېتىمقى خىتاي سەپىرى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ۋە كۆزەتكۈچىلەرنىڭ كۈچلۈك تەنقىدىگە ئۇچرىدى. ئۇلار دۇنيادا ئىنسانپەرۋەرلىكنى ھىمايە ۋە تەشەببۇس قىلىشنى ۋەزىپە قىلغان قىزىل كىرىست جەمئىيىتىنى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش بۇرچى بارلىقىنى ئۇنتۇپ قالماسلىققا چاقىردى. مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەدىن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى ئاڭلايسىلەر. خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيەسى قاتارلىق خىتاي تاراتقۇلىرى مۇشۇ ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى چۈشتىن كېيىن دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ بېيجىڭ خەلق سارىيىدا خەلقئارا قىزىل كىرىست كومىتېتىنىڭ رەئىسى مىرجانا سپوليارچ بىلەن كۆرۈشكەنلىكىنى خەۋەر قىلدى. خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە، بۇ خەلقئارا قىزىل كىرىست جەمئىيىتى رەئىسى مىرجانا سپوليارچنىڭ خىتايغا قىلغان تۇنجى زىيارىتى ئىكەن.
مەركىزى جەنۋەدىكى خەلقئارا قىزىل كىرېست جەمئىيىتىنىڭ تورىدىكى ئۇچۇرلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، مىرجانا سپوليارچ بېيجىڭدا خەلقئارا قىزىل كىرېست جەمئىيىتى ۋە قىزىل ھىلال ئاي ھەرىكىتىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنىڭ يۈز ئاتمىش يىللىقىنى خاتىرىلەش ئۈچۈن پايتەخت كۇتۇپخانىسىدا ئىنسانىيەت تەرەپتە بىر يۈز ئاتمىش يىل ناملىق رەسىم كۆرگەزمىسىنى ئاچىدۇ. بۇ كۆرگەزمە خىتاي قىزىل كىرېست جەمئىيىتى، خەلقئارا قىزىل كىرېست جەمئىيىتى ۋە قىزىل ھىلال ئاي جەمئىيىتى شۇنداقلا شىنخۇا ئاگېنتلىقى بىلەن بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرۇلغان ئىكەن. ئۇ بۇ زىيارىتىدە يەنە قىرىق توققۇزىنچى نۆۋەتلىك فلورېنسىيە مۇكاپاتىنى تارقىتىش مۇراسىمىغا قاتنىشىپ، يەتتە خىتاي سېسترانىڭ ساقلىق ساقلاش ۋە ئىنسانپەرۋەرلىك مۇلازىمىتى ئۈچۈن ئۈلگە كۆرسەتكەن تۆھپىسىنى مۇكاپاتلايدىكەن. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ مىرجانا سپوليارچ بىلەن كۆرۈشكەندە، خىتاينىڭ ئەزەلدىن دۇنياغا ئىنسانپەرۋەرلىك تۆھپىسى قوشقانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېگەن، جۇڭخۇا ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىشىلەرگە مېھرىبان بولۇش، ئۆزى خالىغاننى باشقىلارغا تاڭماسلىق قاتارلىق ئىدىيەلەر خەلقئارا قىزىل كىرېست ھەرىكىتىنىڭ ئاساسىي مەقسىتى بىلەن يۇغۇرۇلغان، تۇتاشتۇرۇلغان، دېگەن. ھەمدە خىتاينى خەلقئارا ئىنسانپەرۋەرلىك ئىشلىرىنىڭ پائال ھىمايە قىلغۇچىسى، قاتناشقۇچىسى ۋە تۆھپە قوشقۇچىسى دەپ كۆرسىتىپ، قىزىل كىرېست جەمئىيىتى بىلەن يەنىمۇ زىچ ھەمكارلىشىش تەشەببۇسىدا بولغان. سپوليارچ شى بىلەن سۆھبىتىدە خىتاينىڭ قىرىق توققۇزىنچى نۆۋەتلىك فلورېنسىيە مۇكاپاتىغا ئېرىشكەنلەر سانى ئەڭ كۆپ دۆلەت بولغانلىقىنى تەبرىكلىگەن. ئۇ خىتاينىڭ دۇنيادا يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى ئەڭ ۋەھشىي جىنايەت، يەنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقى ھەققىدە ياكى ئۇيغۇرلار ھەققىدە ھېچنېمىنى تىلغا ئالمىغان. خىتاي تەشۋىقاتلىرىدا بايان قىلىنىشىچە، ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنى ماختاپ، خەلقئارا قىزىل كىرېست جەمئىيىتى ۋە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ خىتاينىڭ ئىنسانپەرۋەرلىك ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى يۈكسەك ئېتىراپ قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. قىزىل كىرېست خەلقئارا كومىتېتى خىتاي تەرەپنىڭ خەلقئارا ئىنسانپەرۋەرلىك ئىشلىرى ئۈچۈن جارى قىلدۇرغان پائال رولى ۋە قوشقان مۇھىم تۆھپىسىنى يۈكسەك ئالقىشلايدۇ، جۇڭگو تەرەپ بىلەن بىرلىكتە ھەمكارلىقنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئورتاق ھالدا دۇنيانىڭ تىنچلىقى، تەرەققىياتى ھەمدە خەلقئارا ئىنسانپەرۋەرلىك ئىشلىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن يېڭى تۆھپە قوشۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ، دېگەن. خەلقئارا قىزىل كىرېست جەمئىيىتىنىڭ تورىدا مەزكۇر جەمئىيەت رەئىسى سپوليارچنىڭ زىيارەتتىن ئىلگىرى مۇنداق دېگەنلىرى كۆرسىتىلگەن، مەن جەمئىيىتىمىزنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ ئىستراتېگىيىلىك ۋە كۆپ تەرەپلىمىلىك خاراكتېرىنى ئىنتايىن قەدىرلەيمەن ۋە خەلقئارا قىزىل كىرېست جەمئىيىتى بىلەن خىتاينىڭ ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، توقۇنۇشنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان جەمئىيەتلەرگە ئىنسانپەرۋەرلىك ياردىمى ئېلىپ كېلىشنىڭ يوللىرى ۋە ۋاسىتىلىرىنى مۇزاكىرە قىلىشنى ئۈمىد قىلىمەن. خەلقئارا قىزىل كىرېست جەمئىيىتى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلدىكى جەنۋە ئەھدىنامىسىگە بويسۇنىدىغان پەقەت ئىنسانپەرۋەرلىك ھوقۇقى بار بىتەرەپ ۋە مۇستەقىل تەشكىلات. قىزىل كىرېست جەمئىيىتىنىڭ ۋەزىپىسى ھەرقايسى قىزىل كىرېست جەمئىيەتلىرى ۋە قىزىل ھىلال ئاي شېرىكلىرى بىلەن بىللە خەلقئارا مىقياسىدا قوراللىق بېسىم ۋە زوراۋانلىقنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان كىشىلەرگە ياردەم بېرىش ئۇلارنىڭ ھاياتى ۋە ئىززەت ھۆرمىتىنى قوغداش ۋە ئازاب ئوقۇبەتلىرىنى يېنىكلىتىش تىنچلىقنى ئىلگىرى سۈرۈش خەلقئارا قىزىل كىرىست جەمئىيىتىنىڭ شەرقىي ئاسىيا ۋەكىللەر ئۆمىكى ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلدىن باشلاپ بېيجىڭدا قۇرۇلغان بولۇپ، خىتاي، شىمالىي كورېيە، جەنۇبىي كورېيە ۋە موڭغۇلىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئەمما خىتايدا ھەر قانداق تەشكىلات خىتاي كومپارتىيىسى ۋە ھۆكۈمەتنىڭ كونتروللۇقىغا ئۇچرايدىغانلىقى سەۋەبىدىن خىتاي قىزىل كىرىست جەمئىيىتى خەلقئارا قىزىل كىرىست جەمئىيىتى تەشكىلاتى تەرىپىدىن مۇستەقىل تەشكىلات سۈپىتىدە ئېتىراپ قىلىنمىغانلىقى مەلۇم. ئىنسانىيەت پىرىنسىپى خەلقئارا قىزىل كىرىست جەمئىيىتى ۋە قىزىل ھىلال ئاي ھەرىكىتىنىڭ پائالىيىتىگە يېتەكچىلىك قىلىدىغان يەتتە پىرىنسىپنىڭ بىرى. ئىنسانپەرۋەرلىكنى پىرىنسىپ قىلغان، شۇنداقلا خەلقئارادا ئىنسانپەرۋەرلىك قانۇنىنىڭ تىنچلىق مەسىلىسىدە ئوينايدىغان رولىنى گەۋدىلەندۈرىدىغان خەلقئارا قىزىل كىرىست جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى بولۇش سۈپىتىدە خىتايدا زىيارەتتە بولۇۋاتقان مىرجانا سپوليارىچنىڭ خىتاي تەرىپىدىن ھېلىھەم داۋاملاشتۇرۇلۇۋاتقان ئۇيغۇرلار ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرگە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان باستۇرۇشلارغا قارىتا ئەندىشە ياكى مەسىلىنى ھەل قىلىشتا ھېچقانداق كۆز قاراش بىلەن تەمىنلىمەسلىكى دەرھال دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ جىددىي ۋە تەنقىدىي ئىنكاسىنى قوزغىغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا بۇ ھەقتە مەخسۇس بايانات بېرىپ خەلقئارا قىزىل كىرىست جەمئىيىتىنى خىتاينىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىگە شېرىك بولماسلىققا، ئەخلاقىي بۇرچىنى ئادا قىلىشقا چاقىردى.
خەلقئارا قىزىل كىرىست جەمئىيىتىنىڭ خىتاينى زىيارەت قىلىشى ۋە خىتاينىڭ ئىنسانپەرۋەرلىكىنى ماختاپ ئۇنىڭغا يۇقىرى باھا بېرىشىنىڭ ئۆزى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كېيىنكى يىللاردىن باشلاپ ئېلىپ بېرىۋاتقان خەلقئاراغا يالغان خەۋەر تارقىتىش ۋە خەلقئارا ئورگانلارنى سۇيىئىستېمال قىلىش ھەرىكىتىنىڭ بىر پارچىسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئېپىرىۋاتقان بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتكە ئورتاق بولغانلىقتىن ئىبارەت چۈنكى خىتاي بۈگۈن دۇنياغا ئىنسانپەرۋەرلىكتەك كۆرسەتكەن بىلەن ئاما ئۆزىنىڭ خەلقىگە بولسۇن تىبەتلىكلەرگە بولسۇن شەرقىي تۈركىستانلىقلارغا بولسۇن ۋە خاڭكوڭلۇقلارغا بولسۇن قانداق شەكىلدىكى باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى ئېپىرىۋاتقانلىقى بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارغا بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى پارلامېنتلارنىڭ قارارلىرى بىلەن مۇئەييەنلەشتۈرۈلگەن خەلقئارا سوتلارنىڭ قارارلىرى بىلەن مۇقىملاشتۇرۇلغان خەلقئارا مەتبۇئاتلار بىلەن بۇ يوشۇرغىلى بولمايدىغان بىر رېئاللىق بولۇپ ئوتتۇرىغا چىقىپ پۈتۈن ئىنسانىيەتنىڭ بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن بىر ئەخلاقىي مەجبۇرىيىتى دۆلەتلەرنىڭ خەلقئارا تەشكىلاتلارنىڭ قانۇنىي مەجبۇرىيەتلىرى تەكىتلىنىۋاتقان مۇشۇنداق بىر ۋاقتىمىزدا بۇ تەشكىلاتنىڭ خىتاينىڭ ئىئەدە پروپاگاندىسىنى قىلىپ خىتايغا ئورتاق بولغانلىقىنىڭ ئۆزى بۇ بىر جىنايەتكە ئورتاق بولغانلىق، بۇ يەردە بۇ تەشكىلات ئىنسانلارنىڭ ئورگانلىرىنى سېتىش مەسىلىسىدە ئويناۋاتقان رولى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ھەر خىل شەكىلدىكى تاجاۋۇزچىلىق، تۇغماسلىق ئوپېراتسىيەسى، قىسىرلاشتۇرۇش پائالىيەتلىرى بولسۇن، بۇنى كۆرمەسلىككە سېلىشنىڭ ئۆزىنى قوبۇل قىلغىلى بولىدىغان بىر ھەرىكەت ئەمەس، شۇنىڭغا خەلقئارا قىزىل كىرىست جەمئىيىتى ئۆزىنىڭ مىسسىيونىنى ئۇنتۇپ قالغان ئاساستا، خىتاينىڭ بۇ جىنايەتلىرىگە ئورتاق بولغان بۇ جىنايەتنى يوشۇرۇش ئۇنىڭ ئۈستىنى يېپىش سىياسىتىگە ئۇدۇل خىزمەت قىلغان بىر ئەھۋالنى بۇ يەردە كۆرسىتىپ بەردى.
خەلقئارادا داڭلىق ئۇچۇر ئامبىرى يەھۇدىيلار مەۋھۇم كۇتۇپخانىسىنىڭ ئاممىغا ئوچۇق ئارخىپلىرىدىكى مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، ئالدىنقى ئەسىرنىڭ توقسىنىنچى يىللىرىدا

يەھۇدىيلارغا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان قىرغىنچىلىققا شاھىت بولغان. بۇ جەمئىيەتنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى دوختۇر سېسترا خادىملىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى چېخىيىدىكى ترېسسېنستادت ناتسىستلار جازا لاگېرىدا تۇرۇۋاتقان بالىلارنىڭ سالامەتلىكىنى تەكشۈرۈشكە بارغان، ئەمما ئۇلار ۋەھشىيلىككە كۆز يۇمۇپ، ناتسىستلار تەرىپىدىن سۇيىستىمال قىلىنغان. گەرچە خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسىگە لاگېرلارنىڭ قورقۇنچلۇق رېئاللىقى توغرىسىدا ئۆزىنى خەۋەرسىز دەپ ئاقلىغان قىزىل كىرېست جەمئىيىتىنىڭ مەيدانى ئۆزى بىلگەن ۋەقەلەرگىمۇ ئېتىراز بىلدۈرمەسلىك، ھەرىكەت قىلالمايدىغانلىقىدا ئىپادىسىنى تاپقان. شۇڭا خەلقئارا تەرىپىدىن گىتلېر ئىمپېرىيەسىنىڭ جازا لاگېرىدىكى دەھشەتلىك رېئاللىقنى يېپىپ قويۇش، ئىنسانىي ئەخلاق بۇرچىنى ئادا قىلماسلىقتەك جىددىي تەنقىدلەرگە ئۇچرىغان. خەلقئارادا كۆپ قېتىم خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان مەجبۇرىي ئورگان يۆتكەش مەسىلىسى ئۈستىدە گۇۋاھلىق بەرگەن نوپۇزلۇق تەتقىقاتچىلاردىن كوممۇنىزم قۇربانلىرى فوندىنىڭ مۇتەخەسسىسى ئېتان گۇتمان ئەپەندى، خەلقئارا قىزىل كىرىست جەمئىيىتى رەئىسى مىرجانا سپوليارىچنىڭ قىزىل كىرىست جەمئىيىتىنىڭ يەھۇدىي چوڭ قىرغىنچىلىقىدا قالدۇرغان تارىخىي يۇيۇلماس بىر داغ سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنىدىغان ئىنسانىي ئەخلاق سەتچىلىكىنى بۈگۈن قايتا تەكرارلىماسلىققا چاقىرىپ مۇنداق دېدى. خىتاي ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى بۇندىن كېيىن ئۆزىنىڭ ئۆلۈم جازاسى ئىجرا قىلىنىدىغان مەھبۇسلارنىڭ ئورگانلىرىنى ئىشلەتمەيدىغانلىقىنى جاكارلىغىنىدا، بىر قىسىم غەربلىك دوختۇرلار خىتاي ئورۇنلاشتۇرغان ئورگان كۆچۈرۈش دوختۇرخانىلىرىنى زىيارەت قىلىش تەكلىپىنى قوبۇل قىلغان. بۇ ھەقىقەتەن خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ بىر غەلىبىسى بولغان ئىدى. ئورگان كۆچۈرۈش جەمئىيىتى ئەخلاق كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، ئىسرائىلىيەلىك يۈرەك كۆچۈرۈش ئوپېراتسىيىسى دوختۇرى دوكتور ياكوب لاۋى خىزمەتداشلىرىنىڭ خىتاي ئورۇنلاشتۇرغان بۇ زىيارەتكە ئىشتىراك قىلىشىنى تەنقىد قىلىپ، چوڭ قىرغىنچىلىقتىن ئامان قالغانلارنىڭ ئوغلى بولۇش سۈپىتىم بىلەن خەلقئارا قىزىل كىرېست جەمئىيىتىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى ترېسسېنستادت ناتسىستلار جازا لاگېرى قىلغان زىيارىتىنىڭ كىشىنى خۇشال قىلىدىغان كۆڭۈل ئېچىش لاگېرى ئىكەنلىكىنى ئېيتقانلىقىنى قايتا-قايتا تەكرارلىماسلىقىم كېرەك دېگەن ئىدى. شۇنىسى ئېنىقكى، سپوليارىچ خىتاينىڭ داۋالاش رەھبەرلىك قاتلىمى بىلەن غەربنىڭ ئارىلىشىش ئورتاق تونۇشىغا ئەمەل قىلغاندەك قىلىدۇ. مەن تۆتىنچى ئايدىكى خەلقئارالىق يۈرەك ۋە ئۆپكە كۆچۈرۈش جەمئىيىتى يىللىق يىغىنىدا ئۈچ مىڭ ئالتە يۈز تاشقى كېسەللىكلەر دوختۇرىغا نۇتۇق سۆزلىگىنىمدە ئېيتقىنىمدەك، سىز بەلكىم كوۋىدنىڭ كېلىپ چىقىشى توغرىسىدا قارار چىقارمىغان بولۇشىڭىز مۇمكىن. شۇنداقتىمۇ بەزىلەر بېيجىڭ ئەزەلدىن كوۋىد توغرىلىق يالغان ئېيتمىدى دېيەلامدۇ؟ بەزىلىرىڭىز ئۇيغۇرلارنىڭ يوقاپ كەتكەنلىكىنى بىلمىگەن بولۇشىڭىز مۇمكىن. ئەمما بۇ يەردىكى ھەممەيلەن بېيجىڭنىڭ ئۇيغۇرلارغا نېمە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلىدۇ. ئېتان گۇتمان ئەپەندى يەنە مۇنداق دېدى.
سپولجارىچ تۈنۈگۈن بېيجىڭدا مۇنداق دېدى، خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىنىڭ ئەھمىيىتى ۋە كۆزىتىلىشىنى پەقەت ئۇرۇش نۇقتىسىدىلا ئويلاشقا بولمايدۇ. تىنچ ۋاقىتلاردا قىلىنغان ئىشلارمۇ ناھايىتى مۇھىم. ياخشى، بۇ تىنچلىق مەزگىلىدە قازاقىستاندىكى لاگېر شاھىتلىرىدىن ئالغان مۆلچەرىمگە ئاساسەن، بېيجىڭ يىلىغا يىگىرمە بەش مىڭدىن ئەللىك مىڭغىچە ئۇيغۇرنىڭ ئورگىنىنى يىغىۋېلىۋاتىدۇ. سپولجارىچنىڭ ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان ئىككى جۈملە سۆزى خەلقئارا ئىنسانپەرۋەرلىك قانۇنىنىڭ ئەھمىيىتى بىلەن خەلقئارا قىزىل كىرېست جەمئىيىتىنىڭ بىتەرەپ ۋە تەرەپسىز تەشكىلات ئىكەنلىكى. بۇنىڭغا ئاساسلانغاندا، قىزىل كىرېست جەمئىيىتىنىڭ ۋەزىپىسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دۇنيا بىلەن بولغان سىياسىي مۇناسىۋەتلىرىدە رول ئويناش ياكى خىتاي ئاممىسىنىڭ ھېسسىياتى ئەمەس. قىزىل كىرېست جەمئىيىتىنىڭ ئەسلى مەسئۇلىيىتى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئوتتۇرىغا قويۇشتۇر.
مىرجانا سپوليارىچنىڭ خەلقئارا قىزىل كىرېست جەمئىيىتىگە ۋاكالەتەن تۇنجى قېتىم خىتاينى زىيارەت قىلىپ، دۇنيادا ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن ئەيىبلىنىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بولغان كۆپ تەرەپلىمىلىك ئالاقىسىنى ئىلگىرىلەپ، ئېتىراپ قىلىپ، خىتاي قىزىل كىرېست جەمئىيىتى بىلەن ئۇزۇن مۇددەتلىك مۇناسىۋەت ئورنىتىش ئىرادىسىنى ئاشكارا بايان قىلىشى قارشى ئىنكاسلارغا سەۋەب بولماقتا. سۆھبەت تور ئىلمىي ژۇرنىلىدا توققۇزىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى گېفرىي روبېرتس ئېلان قىلغان خىتاينىڭ كىشىنى ئەندىشىگە سالىدىغان يېڭى كىشىلىك ھوقۇق ئىستراتېگىيەسى دۇنيانى تاللاش ئۇسۇلىدا بىرلەشتۈرۈش ناملىق ماقالىسىدە ئوتتۇز يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان خىتاي كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىدىكى تەنقىدلەرنى قوبۇل قىلمىغانلىقى ۋە ھازىر ئۇنىڭ بۇ تەنقىدقە جاۋابەن بىردەك ئىدىيىۋى ئىستراتېگىيەنى شەكىللەندۈردى دەپ كۆرسەتكەن. ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلى تيەنئەنمىن مەيدانىدىكى قىرغىنچىلىق ۋە يېقىنقى يىللاردا مۇسۇلمان ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە قاماپ قويغانلىقى سەۋەبىدىن قاتتىق بوران-چاپقۇنغا دۇچ كەلگەنلىكى بۇ تەنقىدنى يوقىتىش ئۈچۈن خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى تاللاش ئۇسۇلى جۇڭگونىڭ يېڭى تەشەببۇسى كىشىلىك ھوقۇققا زور تەسىرلەرنى ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. خەلقئارا قىزىل كىرېست جەمئىيىتى خىتاينىڭ بۇ كىشىلىك ھوقۇق ئىستراتېگىيەسىنى ئىلگىرى سۈرۈشىگە ئاۋاز قوشۇشنى تاللىدىمۇ؟ ئوتتۇز بىرىنچى ئاۋغۇستتىن ئۈچىنچى سېنتەبىرگىچە بېيجىڭدا ئېچىلغان ئون بىرىنچى نۆۋەتلىك ۋەتەنگە قايتقان مۇھاجىرلار يىغىنىغا، تۈركىيەدىن ئىككى نەپەر ئۇيغۇرنىڭ قاتناشقانلىقى ئاشكارىلانغاندىن كېيىن، بۇ ئەھۋال تۈركىيە ۋە باشقا دۆلەتلەردە مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ئارىسىدا قاتتىق ئىنكاس قوزغىغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
خىتاي تاراتقۇلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئوتتۇز بىرىنچى ئاۋغۇستتىن ئۈچىنچى سېنتەبىرگىچە خىتاي دائىرىلىرى بېيجىڭدا ئون بىرىنچى نۆۋەتلىك ۋەتەنگە قايتقان مۇھاجىرلار يىغىنى ئاچقان. ئىگىلىنىشىچە، خىتاي پرېزىدېنتى شى جىنپىڭ ۋە خىتاينىڭ ئالىي رەھبەرلىرى يىغىننىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا قاتناشقان ۋە سۆز قىلغان. مەزكۇر يىغىنغا يۈز ئەتراپىدا دۆلەتتىن كەلگەن ئالتە يۈز ئەتراپىدا مۇھاجىر ئىشتىراك قىلغان بولۇپ، تۈركىيەدىن ئۆزىنى ئۇيغۇر كارخانىچىلار ئۇيۇشمىسىنىڭ رەئىسى دەپ ئاتىۋالغان سابىر بوغدا ئانتالىيە خىتاي مۇھاجىرلار بىرلىكىنىڭ رەئىسى دەپ ئاتىۋالغان ماينۇر ئابدۇللا ۋە ئىزمىردىكى خىتاي مۇھاجىرلار ئۇيۇشمىسىنىڭ رەئىسى ۋاڭ شىنخۇا قاتارلىق كىشىلەر ئىشتىراك قىلغان. بۇلارنىڭ مەزكۇر يىغىنغا قاتنىشىشى يىللاردىن بۇيان يۇرتلىرى بىلەن بولغان ئالاقىلىرى ئۈزۈلگەن، بېرىپ كېلىشلىرى توختىغان، ئۆز يۇرتلىرىدىكى ئۇرۇق-تۇغقانلىرى تۈرمىلەرگە ۋە لاگېرلارغا تاشلانغان تۈركىيە ۋە باشقا ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا كۈچلۈك ئىنكاس قوزغىدى. ئىگىلىشىمىزچە، مەزكۇر ئىككى كىشى شىنجاڭ مۇھاجىرلار سالاھىيىتىدە ئون بىرىنچى نۆۋەتلىك ۋەتەنگە قايتقان مۇھاجىرلار يىغىنىغا قاتناشتۇرۇلغان. خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن بۇيان بىر قانچە مىليون كىشىنى لاگېرلارغا ۋە تۈرمىلەرگە تاشلاپ، ئۇيغۇر تىلى، مائارىپى، ۋە مەدەنىيىتى، شۇنىڭدەك دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىنى چەكلىشى، ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەكلەرگە سېلىشى، شۇنداقلا چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارغا بېسىم ئىشلىتىشى قاتارلىق قىلمىشلىرىنى غەرب دۆلەتلىرى ۋە خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئەيىبلەپ كەلگەن ئىدى. ئەمدىلىكتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بېيجىڭدا چاقىرىلغان ئون بىرىنچى نۆۋەتلىك ۋەتەنگە قايتقان مۇھاجىرلار يىغىنىغا شى جىن پىڭنىڭمۇ ئىشتىراك قىلىشى، شۇ قاتاردا تۈركىيەدىن ئىككى نەپەر ئۇيغۇرنى تەكلىپ قىلىشىدىكى مەقسەت نېمە؟ دەرۋەقە ئۇيغۇرلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زۇلمەتلىك ھۆكۈمرانلىقىدا ھايات ماماتلىق گىردابىدا جان تالىشىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە بىر قىسىم مۇھاجىر ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى چاقىرغان بۇنداق يىغىنغا قاتناشقانلىقى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ قاتتىق تەنقىدىگە دۇچ كەلدى. بۇ ھەقتىكى تەنقىدلەرگە قانداق قارايسىز دېگەن سوئالغا جاۋاب ئېلىش ئۈچۈن مەزكۇر يىغىنغا قاتناشقۇچىلارنىڭ بىرى ئۆزىنى ئانتالىيە خىتاي مۇھاجىرلار ئۇيۇشمىسىنىڭ رەئىسى دەپ ئاتىۋالغان ماينۇر ئابدۇللاغا تېلېفون قىلدۇق. ئۇ بىزنىڭ سىز خىتايغا چاقىرىلغان يىغىنغا باردىڭىزمۇ؟ دېگەن سوئالىمىزغا قارىتا. سىز ماينۇرمۇ؟ ھەئە. مەن ئەنقەرەدىن تېلېفون قىلىۋاتىمەن، ئەركىن تارىم، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىدىن. بېيجىڭگە يىغىنغا بېرىپ كەپسىز-دە، شۇ ھەقتە سۆزلىشەي دەپ تېلېفون قىلىشىمدا. ئەۋەت، بېيجىڭغا بارغانتىم. يېنىمدا بىر مىساپىرلىرىم بار ئىدى. دەپ تېلېفوننى ئۈزۈۋەتتى. ئۇ بىزگە تېلېفون قايتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقان بولسىمۇ، تېلېفون قىلمىدى. ئۇچۇرىمىزغىمۇ جاۋاب قايتۇرمىدى. ئىستانبۇلدىكى ئائىلەم نەدە ھەرىكىتىنىڭ تەشكىللىگۈچىسى ئادۋوكات جەۋلان شىرمەمەت ئەپەندى خىتاينىڭ بۇ ئىككى ئۇيغۇرنى مۇھاجىرلار يىغىنىغا تەكلىپ قىلىشىنى بىر خىل سىياسىي تاكتىكا دەپ ئاتىدى. ئۇنىڭ قارىشىچە، بۇ نورمال بىر تەكلىپ ئەمەس بولۇپ، ئەكسىچە بۇ خىتاينىڭ يالغان تەشۋىقاتىنىڭ بىر قىسمى ھېسابلىنىدىكەن. ئۇ مۇنداق دېدى.
خىتاي مۇھاجىرلارغا ۋەكىل بولۇپ، بۇ يەردە تۈركىيەدىن ئىككى ئۇيغۇر قاتنىشىپتۇ. بىزمۇ مېدىيالاردىن بۇ ھەقتە ئۇچۇرلارغا ئىگە بولدۇق، مەنمۇ بۇنى مېدىيادىن مەن بۇنى كۆردۈم. بۇ نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ دېگەندە، مۇشۇ يىللاردىن بېرى خىتاينىڭكى ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، لاگېر، ئىنسانىيەت قارشى جىنايەت پۈتۈن دۇنياغا ئاشكارىلىنىپ، دۇنيانىڭ نەپرىتىنى قوزغاۋاتقان ۋە دۇنيانىڭكى بۇنىڭغا قارىتا ئىنكاسلىرىنى قوزغاۋاتقان بىر پەيتلەردە، ۋە يېقىنقى زامانلاردا تەكراردىن يېڭى-يېڭى ئاشكارىلىنىۋاتقان مۇشۇ چەت ئەلدە ئوقاپ قايتقان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى، ئۇيغۇر زىيالىيلارنىڭمۇ ئۇددۇل ئايرودروملاردا لاگېرغا ئەكىتىلىشى ۋە تۈرمىگە تاشلىنىشى ئۇچۇرلار يېڭىدىن تەكرار ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان بىر پەيتتە، بۇ ئىككى ئۇيغۇرنىڭ ئۇ يەرگە بېرىپ قېتىلىشى يەنى خىتاينىڭكى بىر پروپاگاندا سىياسىتىنىڭكى بىر پارچىسى تەبىئىي. خىتاي بۇ ئارقىلىق شۇ مەقسەتكە يېتىشكە تىرىشىدۇ. خىتايغا قارشى گۇرۇپلار ۋە خىتايغا قارشى دەۋلەتلەر يالغان ياۋىداق ئۇچۇرلارنى، مەلۇماتلارنى چىقىرىپ، ئۇيغۇرلارغا مۇنداق زۇلۇم قىلىۋاتىدۇ، ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتىدۇ، چەت ئەلدە ئوقۇپ قايتىپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇرلار لاگېرلارغا تاشلىنىۋاتىدۇ، لاگېرلاردا تۇتۇۋاتىدۇ، تۈرمىگە تۇتۇۋاتىدۇ دەپ مۇشۇنداق يالغان ياۋىداق ئۇچۇرلارنى بېرىۋاتىدۇ. ئەمما بۇنىڭ ھەقىقىتى بولسا بىز ئۇيغۇرلار بىلەن خىتايلارنى، خىتاينى ئوخشاش باپباراۋەر كۆرىمىز. ھە بۇنىڭ نامايەندىسى ئولاراق مانا مۇھاجىرەتتىمۇ نۇرغۇن ۋەتەنداشلىرىمىز خىتاي ۋەتەنداشلىرىمىزغا ئوخشاش ئۇيغۇر ۋەتەنداشلىرىمىز بار ۋە بۇنىڭدا ئۇلارنىڭمۇ ۋەكىللىرىمۇ بۇنىڭغا قاتناشتى ۋە ئۇيغۇرلار خالىغان شەكىلدە كېلىپ كېتەلەيدۇ دېگەن بىر ئۇچۇر بېرىش مەقسىتىگە يېتىش ئۈچۈن مۇشۇنىڭغا تىرىشىدۇ تەبىئىيكى بۇ سەۋەبتىنمۇ بۇنداق ئىككى ئۇيغۇرنى مۇھاجىرلار قۇرۇلتىيىغا دەۋەت قىلدى.
ئالتە يىلدىن بۇيان سىڭلىسى مەۋلۇدە ھىلال ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان لاگېر قۇربانلىرىنىڭ يېقىنلىرىدىن مەدىنە نازىمى خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇ، چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ كۆپى ۋەتەندىكى ئۇرۇق-تۇغقانلىرى بىلەن كۆرۈشەلمەيۋاتقان، ھەتتا ئاۋازىنىمۇ ئاڭلىيالمايۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە بۇ ئىككى ئۇيغۇرنىڭ ئۆز قېرىنداشلىرىنىڭ ئاۋازى بولۇشنىڭ ئورنىغا خىتايغا بېرىپ، خىتاينىڭ كۆز بويامچىلىق تەشۋىقاتىغا ۋاسىتە بولغانلىقىنى قاتتىق ئەيىبلەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
مەن بىر لاگېر قۇربانى يېقىنى بولۇش سۈپىتىم بىلەن خىتاي مۇھاجىرلار ئىشخانىسى ئالاقىلەشكەن ۋە ئۇلارنىڭ بېسىمىغا بەرداشلىق بېرەلمەي ۋەتەنگە بارغان ۋە ياكى ئۆزلىرى بىۋاسىتە ئۇلار بىلەن ئالاقىلىشىپ ۋەتەنگە بارغان، ئۇلارنىڭ تەشۋىقاتلىرىغا ياردەملەشكەن، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكۈزگەن ھەر خىل پائالىيەتلەرگە قاتنىشىپ ئۇيغۇر خەلقىگە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى خىتايغا ياخشىچاق بولۇپ مەدھىيلەپ بېرىۋاتقان بۇ ئۇيغۇر زۇۋانلىقلاردىن نەپرەتلىنىمەن. چۈنكى مەن ئالتە يىلنىڭ ياقى سىڭلىمنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلاپ باقمىدىم، قانداق تۇرۇۋاتقانلىقىنى ھېچنېمىسىنى بىلمەيمەن. ماڭا ئوخشاش مىڭلىغان، مىليونلىغان ئىنسان بار. تۈركىيە ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىكى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدا خىتاينى قاتتىق ئەيىبلىگەندىن كېيىن خىتاينىڭ تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسى تۈركىيەدىكى خىتاي ھۆكۈمىتىگە مايىل ئۇيغۇر ۋە قازاقلاردىن ئۆمەكلەرنى تەشكىللەپ، كۆپ قېتىم بېيجىڭ، ئۈرۈمچى، قەشقەر قاتارلىق شەھەرلەرنى ئېكسكۇرسىيە قىلدۇرغان ھەمدە كۆپ قېتىملاپ مۇھاجىرلار يىغىنىغا تەكلىپ قىلغان ئىدى. بۇ قېتىمقى مۇھاجىرلار يىغىنى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن چاقىرىلغان تۇنجى يىغىن ھېسابلىنىدۇ. بۇ يىل تۆتىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا خىتاينىڭ تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسى تۈركىيەدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇر ۋە قازاقلاردىن تەشكىل تاپقان ئون سەككىز كىشىلىك بىر ئۆمەكنى بېيجىڭ، ئۈرۈمچى، خوتەن ۋە قەشقەر قاتارلىق شەھەرلەردە ئېكسكۇرسىيە قىلدۇرغاندىن كېيىن بۇ پائالىيەتمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەيىبلىشىگە ئۇچرىغان ئىدى. نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنى يوشۇرۇش مەقسىتىدىكى بۇ خىل ئويۇنلىرى ئوخشىمىغان شەكىلدە ئىزچىل داۋام قىلىۋاتقان بولۇپ، بىر قىسىم ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ ئويۇنلاردا ئاكتىپلىق بىلەن رول ئېلىشى داۋاملىق ھالدا تەنقىدكە ۋە لەنەتلەشلەرگە دۇچ كەلمەكتە. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
يېقىندىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدا، بولۇپمۇ شى جىنپىڭنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇسى دەپ قارىلىۋاتقان شىنىڭ پەيتى ناملىق فېيسبوك ھېساباتىدا تۇيۇقسىزلا ئۇيغۇر ئەتلەسلىرى توغرۇلۇق سۈرەتلىك خەۋەرلەر بېرىلىشكە باشلىغان، شۇنداقلا ئۇنى خىتاينىڭ مەشھۇر غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى دەپ تەشۋىق قىلغان. ئۇيغۇر ۋەزىيىتىگە يېقىندىن دىققەت قىلىۋاتقان چەت ئەللەردىكى كۆزەتكۈچىلەر، ۋە مۇتەخەسسىسلەر بۇنىڭغا قارىتا جىددىي ئىنكاس قايتۇردى. بۇ ھەقتىكى ئانالىزلارنى مۇخبىرىمىز شادىيەدىن ئاڭلايسىلەر. ئالتىنچى سېنتەبىر چۈشتىن كېيىن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ فېيسبوك ھېساباتى دەپ قارىلىۋاتقان شىنىڭ پەيتى ناملىق ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىسىغا تۇيۇقسىزلا خوتەن جىيا ئەتلەسلىرىنىڭ رەڭدار سۈرەتلىرى قويۇلغان.

ئەمما ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا مەنسۇپ بىر مەدەنىيەت بايلىقى ئىكەنلىكى پەقەت تىلغا ئېلىنمىغان. خەلقئارادىكى كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ ۋەزىيىتىگە يېقىندىن دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان شى جىنپىڭ رەھبەرلىكىدىكى خىتاي كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ بىر قوللۇق پىلانلىشى ۋە بۇيرۇقى بىلەن ئېلىپ بېرىلغان ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقتا مىليونلىغان ئۇيغۇرلار لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە قامالغان ياكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ قۇربانى قىلىنغان ئىدى. ئۇنداقتا پۈتكۈل مىللەت گەۋدىسى بىلەن ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچرىغان بىر مىللەتنىڭ تارىختا ۋە بۈگۈن ياراتقان ئەتلەستىن ئىبارەت بۇ مەدەنىيەت بۇيۇمى نېمىگە كېرەك بوپ قالدى؟ ئەجەبا بۈگۈنكى كۈندە خىتاي ھۆكۈمىتىگە ئەتلەستىن ئىبارەت بۇ رەڭدار مەدەنىيەت بۇيۇمىنى دۇنياغا كەلتۈرگەن ۋە ئۇنى ئەسىرلەر بويى ساقلاپ كەلگەن ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئۆزى لازىم بولماي ئۇلار ياراتقان ئەتلەس لازىم بوپ قالدىمۇ؟ خىتاي نېمە ئۈچۈن بىردىنلا ئەتلەسنى خىتاينىڭ مەدەنىيەت مىراسى دەپ تەشۋىق قىلىدۇ؟ شى جىنپىڭنىڭ كۈندىلىك خاتىرىسى ناملىق كىتابىنى يازغان ئامېرىكىدىكى خىتاي يازغۇچى خې ئەنچۈەن ئەپەندى بۇ ھەقتىكى ئانالىزلىرىنى رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىز بىلەن ئورتاقلاشتى ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاينىڭ نۆۋەتتە بۇ خىلدىكى تەشۋىقاتلارنى كۈچەيتىشىدىكى سەۋەبلەرنىڭ بىرى خىتاينىڭ بۇ يىل ئۆكتەبىردە بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ ئون يىللىقىنى تەبرىكلەش پائالىيىتىنى ناھايىتى ھەيۋەتلىك ئۆتكۈزمەكچى بولۇۋاتقانلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەن

شۇ سەۋەبتىن شىنىڭ پەيتى ناملىق بۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىسىنىڭ پۈتۈنلەي ئىنگلىز تىلى ئارقىلىق باشقۇرۇلۇشىمۇ دەل خىتاينىڭ تاشقى دۇنياغا بولغان تەشۋىقاتىنى كۈچەيتىشنى مەقسەت قىلىۋاتقان ئىكەن خې ئەنچۈەن ئەپەندى بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى.
خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى نۆۋەتتە ئوچۇق-ئاشكارا شەكىلدە يۈرگۈزۈلۈۋاتىدۇ. ناھايىتى ئېنىقكى، نۆۋەتتە خىتاي تاشقى دۇنيادىكى كىشىلەرگە، خىتاي ۋە ئىنگلىز تىللىق ئوقۇرمەنلەرگە ئۆزىنىڭ سىياسىي تەشۋىقاتىنى زورلاپ تېڭىپ، ئۇلارغا قارىتا مېڭە يۇيۇش تەشۋىقاتى ئېلىپ بارماقچى بولۇۋاتىدۇ.

بولۇپمۇ غەربلىكلەرنىڭ مېڭىسىنى يۇيۇش ئۈچۈن ئىنگلىزچە تەشۋىقاتقا ھەسسىلەپ مەبلەغ سېلىۋاتىدۇ، بۇ ئارقىلىق تاشقى دۇنيادىمۇ ئۇيغۇر كىملىكى ۋە ئۇيغۇر نامىنى يوقىتىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا شىنجاڭ ئاتالغۇسىنى ئومۇملاشتۇرۇشقا، شۇنداقلا ئۆزىنىڭ ئىچكى مۇقىملىقىنى قوغداشقا تىرىشىۋاتىدۇ.
ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى خىتاي بۆلۈمىنىڭ ئالتىنچى سېنتەبىر بەرگەن خەۋىرىدە بەزى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ شىنىڭ پەيتى ناملىق بۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىسىغا قارىتا ئىنكاس قايتۇرۇپ بۇنىڭ پەقەت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىگە بولغان ئىشەنچىسىنىڭ يوقلۇقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان خىتاي ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ماجۈ ئەپەندى يېڭى دۆلەت خەرىتىسىنى ئېلان قىلىپ ئۆزىنىڭ زېمىن كېڭەيمىچىلىكىدىن ئىبارەت قارا نىيىتىنى ئاشكارا قىلغان خىتاينىڭ خەلقئارادا كۈچلۈك ئېتىرازغا دۇچ كەلگەنلىكىنى، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يوشۇرۇش ۋە ئۇنى پەردازلاش ئۈچۈن بۇ تۈردىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىلىرىنى ئېچىپ، يېڭى تەشۋىقات ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى. ماجۈ ئەپەندى مۇنداق دېدى.

بۇ يەردە بىر مۇھىم نۇقتىغا سەل قاراشقا بولمايدۇ يەنى ھازىر خىتاي مەيلى ئىچكى جەھەتتە بولسۇن ياكى تاشقى جەھەتتە بولسۇن تەشۋىقات ئېلىپ بېرىشتا ناھايىتى كۈچلۈك خىتاينىڭ تەشۋىقات ھەرىكىتى ئەمەلىيەتتە ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ خىتاي يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇرلارغا قارشى بىر قاتار ئىرقىي قىرغىنچىلىقلارنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ يەنە بىر تەرەپتىن باشقا دۆلەتلەر بىلەن بولغان سودا ئالاقىلىرىدا مەجبۇرلاش ئۇسۇلىنى قوللىنىۋاتىدۇ ئۇنىڭدىن باشقا خىتاينىڭ خوڭكوڭنىڭ دېموكراتىيىسى ۋە خوڭكوڭ خەلقىنىڭ ئەركىنلىك تەلەپلىرىگە قارىتا ئېلىپ بارغان باستۇرۇشلىرى شۇنداقلا باشقا بىر قاتار ئامىللار خىتاي ئىقتىسادىنىڭ سىجىل ئۆرلەش ھالىتىدە تۇرالماسلىقىغا سەۋەب بولۇۋاتىدۇ بۇ ئىشلار دۇنيانىڭ خىتاينى قايتا تونۇشىغا چۈشىنىشىگە ۋە بىلىشىگە تۈرتكە بولماقتا مانا مۇشۇنداق بىر ۋەزىيەتتە خىتاينىڭ فېيسبوك ياكى تىۋىتتېر يەنى ئېكستا مەيلى قانداق نام ياكى ئىسىم بىلەن ھېسابات ئېچىپ تەشۋىقات يۈرگۈزۈشىدىن قەتئىينەزەر

خىتاي ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى، مەدەنىيىتى، ھەتتا مىللىي ئىدېئولوگىيەسىنىڭ خىتاي تەرىپىدىن ئىگىلىۋېلىنىشى ۋە خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ بىر قىسمى قىلىپ كۆرسىتىلىشى خۇددى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى لاگېر تۈرمىلەرگە قاماپ ئۆلتۈرۈشى ياكى ئىز دېرەكسىز غايىب قىلىۋېتىشىگە ئوخشاشلا ئۇلارنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنىڭ بىر قىسمى ھېسابلىنىدۇ.

Хайр қойш. This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.